From Washington, this is VOA News. ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ນີ້ສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກ Washington DC ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງທ່ານສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັນທີ່ lao. voanews.com ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າທິບສຸດາ ສຳລັບຄ່ຳຄືນນີ້ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ການຮຽກຮ້ອງຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອອສເຕຣເລຍ ໃຫ້ປ່ອຍໂຕນັກຂຽນຊາວອອສເຕຣເລຍທີ່ຖືກກັກຂັງ ຢູ່ໃນປະເທດຈີນ ລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນ ບົດຮຽນພາສາອັງກິດ ແລະ ຂ່າວຮອບລ່າສຸດ ແຕ່ກ່ອນອື່ນຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຮອບໂລກພາກທີ 1 ສຳລັບແລງວັນຈັນທີ 22 ມັງກອນນີ້ VOA News ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນສ ຳລັບແລງມື້ນີ້ມີດັ່ງນີ້ ທ່ານບໍແຣລ ກ່າວວ່າ ສະຖານະການດ້ານມະນຸດສະທຳບໍ່ສາມາດຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານີ້ໄດ້ອີກແລ້ວໃນເຂດກາຊາ ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ຄ້າຍທະຫານຂອງຕົນຢູ່ໃນອີຣັກຖືກໂຈມຕີຢ່າງຮຸ ນແຮງໂດຍພວກທີ່ໜູນຫຼັງຈາກອີຣານ ແລະ ຣັດເຊຍຕື່ນຕົວຫຼັງ ລຸນຫຼັງການໂຈມຕີຫຼາຍຄັ້ງຂອງຢູເຄຣນ ຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວລາຍລະອຽດ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ້າພະເຈົ້າອານາສັກ ທ່ານຜູ້ຟັງ ທິບສຸດາ ໃນມື້ນີ້ເຮົາຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຂ່າວກ່ຽວກັບສົງຄາມຂອງອິດສະຣາເອນເນາະ ກັບກຸ່ມຮາມາສ ເຊິ່ງກ່ອນການເຈລະຈາທີ່ແຍກຕ່າງຫ າກຂອງລັດຖະມົນຕີຂອງ EU ເນາະ ກັບລັດຖະມົນຕີຂອງອິດສະຣາເອນ ແລະ ນັກການທູດລະດັບສູງຂອງປາແລັດສະຕາຍ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນຈັນມື້ນີ້ເນາະ ທ່ານບໍເຣສ ທ່ານໂຈເຊບ ບໍເຣສເນາະ ຫົວໜ້ານະໂຍບາ ຍການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບເນາະ ກໍໄດ້ອອກມາໃຫ້ຄວາມເຫັນວ່າ ວິທີທີ່ອິດສະຣາເອນເຮັດສົງຄາມກັບກຸ່ມຮາມາສໃນເຂດກາຊານີ້ ຈະຄືການສ້າງເນາະ ຄວາມອ່າກຽດຊັງໃຫ້ແກ່ຫຼາຍອ່ າຊ່ວງອາຍຸຄົນ ເຈົ້າ ໂດຍທ່ານບໍເຣລ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ພວກເຮົາຮູ້ຢູ່ໃນໃຈວ່າກຸ່ມຮາມາສແມ່ນຫຍັງ ສິ່ງທີ່ກຸ່ມຮາມາສໄດ້ເຮັດ ແລະ ແນ່ນອນວ່າ ພວກເຮົາປະຕິເສດ ແລະ ພວກເຮົາປະນາມ ແຕ່ສັນຕິ ພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບບໍ່ສາມາດສ້າງຂຶ້ນໄດ້ໂດຍວິທີການທາງທະຫານເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນດ້ວຍວິທີການສະເພາະທາງທະຫານໃນຮູບແບບນີ້ ທ່ານບໍເຣລ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຝ່າຍຕາເວັນຕົ ກທີ່ໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນ ຕໍ່ຈຳນວນພົນລະເຮືອນທີ່ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກທີ່ດຳເນີນການໂດຍກຸ່ມຮາມາສໃນເຂດກາຊາກ່າວວ່າ ຊາວປາແລັດສະຕາຍຢ່າງໜ້ອຍ 25,105 ຄົນໄດ້ຖືກສັງຫາ ນ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ກະຊວງດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ລະບຸຈຳນວນຂອງພົນລະເຮືອນ ແລະ ນັກຮົບຂອງກຸ່ມຮາມາສຢູ່ໃນຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ທ່ານ Borrell ກ່າວວ່າ ສະຖານະການດ້ານມະນຸດສະທຳບໍ່ ສາມາດຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານີ້ໄດ້ອີກແລ້ວ ບໍ່ມີຄຳເວົ້າໃດທີ່ຈະອະທິບາຍໄດ້ວ່າ ສະຖານະການເປັນແນວໃດ ຄົນຫຼາຍແສນຄົນບໍ່ມີຫຍັງເລີຍ ບໍ່ມີທີ່ພັກອາໄສ ບໍ່ມີອາຫານ ບໍ່ມີຢາປົວພະຍາດ ແລະ ຢູ່ພາຍໃຕ້ລະເ ບີດ ແລະ ທຸກໆມື້ ມີພົນລະເຮືອນທີ່ຖືກຂ້າຕາຍ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ອິສຣາແອລໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ກຸ່ມຮາມາສທີ່ເຮັດໃຫ້ພົນລະເຮືອນຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ ໂດຍກ່າວວ່າ ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວ ມີເຈດຕະນາດ ຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ໃນເຄືອຂ່າຍຂອງອຸໂມງໃຕ້ດິນ ການປະ ການປະທະກັນຢູ່ເຂດກາຊາຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນໄປໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໂດຍການບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງອິສຣາແອລ ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ພວກຫົວຮຸນແຮງຮາມາສໃນພາກເໜືອ ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ທິບສຸດາ
ສະຫະລັດກຳລັງຖືກໂຈມຕີຢ່າງຮຸນແຮງທີ່ສຸດໃນທ້າຍອາທິດແລ້ວນີ້ ໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງຈາກອີຣ່ານ ໃສ່ຄ້າຍທະຫານແຫ່ງໜຶ່ງຂອງກອງກຳລັງສະຫະລັດຢູ່ໃນອີຣັກ ທຳນຽບຂາວກ່າວ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ທ່ານ ຈອນ ຟາຍເນີ ຮອງທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ລະຫວ່າງທີ່ປາກົດໂຕໃນລາຍການ This Week ຂອງໂທລະພາບ ABC ມັນເປັນການໂຈ ມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼາຍ ໂດຍການນຳໃຊ້ຄວາມອາດສາມາດຂອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ແທ້ຈິງ ພວກເຮົາຈະຕອບໂຕ້ເພື່ອສ້າງການສະກັດກັ້ນຕໍ່ສະຖານະການຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຈັ ດໃຫ້ກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານີ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສືບຕໍ່ໂຈມຕີພວກເຮົາ ທ່ານຟາຍເນີກ່າວຕື່ມ ກອງທັບສະຫະລັດເປີດເຜີຍວ່າ ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ແລະ ລູກຈະຫຼວດຫຼາຍລູກຖືກຍິງໃສ່ຖານທັບອາກາດອາລອາຊາສ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງອີຣັກໃນວັນເສົາແລ້ວນີ້ ໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຊາວອີຣັກຄົນໜຶ່ງເສຍຊີວິດ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ຊາວອາເມລິກັນຫຼາຍຄົນເສຍຊີວິດໄດ້ ທຳນຽບຫ້ າແຈກ່າວວ່າ ລູກຈະຫຼວດທີ່ຍິງໃສ່ຖານທັບສ່ວນໃຫຍ່ນັ້ນ ຖືກສະກັດກັ້ນໂດຍລະບົບປ້ອງກັນທາງອາກາດ ການນຳໃຊ້ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໝາຍເຖິງການເພີ່ມຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນໃນການໂຈມຕີ ຊຶ່ງໃນເມື່ ອກ່ອນແມ່ນປະຕິບັດການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟ ແລະ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ທີ່ມີເທັກໂນໂລຈີຕ່ຳກວ່າ ທ່ານຟາຍເນີກ່າວວ່າ ພວກທ່ານສາມາດໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ ພວກເຮົາກຳລັງຖືເອົາເລື່ອງນີ້ຢ່າງຈິງຈັງ ອານາ ສັກ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍສິບຄົນ ແລະ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກຈຳນວນຫຼາຍ ຊຶ່ງໃນນັ້ນມີເດັກນ້ອຍສອງຄົນ ໃນເວລາທີ່ຕະຫຼາດທີ່ແອອັດໄປດ້ວຍຜູ້ຄົນແຫ່ງໜຶ່ງ ໄດ້ຖືກໂຈມຕີຢູ່ໃນເຂດຊານເມືອງຂອງເມືອງໂດແນັ ດ ທີ່ຍຶດຄອງໂດຍຣັດເຊຍໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ ອີງຕາມການກ່າວຂອງຜູ້ປົກຄອງເຂດທີ່ແຕ່ງຕັ້ງໂດຍຣັດເຊຍໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຣັດເຊຍໄດ້ກ່າວໂທດໃສ່ຢູເຄຣນໃນການໂຈມຕີທີ່ເມືອງທິ ກ ທິກສຕິຊິກ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ລະບຸວ່າ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງນ້ອຍ 27 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບອີກ 25 ຄົນ ຢູເຄຣນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ ແລະ ການກ່າວອ້າງຂອງຣັດເຊ ຍຍັງບໍ່ສາມາດຢືນຢັນໄດ້ຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະໂດຍອົງການຂ່າວ AP ຫົວໜ້າທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກຣັດເຊຍ ທ່ານເດນິສ ຟູຊິລິນ ກ່າວວ່າ ເຂດດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກໂຈມຕີດ້ວຍປືນໃຫຍ່ຂະໜາດ 155 ມມ ແລະ 152 ມມ ແລ ະ ລູກປືນໃຫຍ່ຖືກຍິງຈາກທິດທາງຂອງເມືອງ ຄູຣາໂຄບ ແລະ ຄາສໂນໂຮຣິວກາ ໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກ ທ່ານຍັງໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ໜ່ວຍງານສຸກເສີນຍັງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນເກີດເຫດຕໍ່ໄປ ຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂ ອຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ ທີ່ຖ່າຍຢູ່ບ່ອນເກີດເຫດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜູ້ຄົນທີ່ຮ້ອງໄຫ້ ເຊິ່ງບາງຄົນບອກວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສູນເສຍຍາດພີ່ນ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າໄປ ແລະ ສົບວາງຢູ່ເທິງຫິມະທີ່ເຕັມໄປດ້ວ ຍເລືອດຢູ່ບໍລິເວນນັ້ນ
ຂະນະນີ້ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ ວີໂອເອ ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກ ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ຂໍເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວຂອງພວກເຮົາຕໍ່ ອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັ ດ ທ່ານ ໂດນັລ ທຣຳ ປາກົດວ່າ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໄດ້ໄຊຊະນະອັນສຳຄັນອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ໃນການແຂ່ງຂັນເພື່ອຍາດເອົາການສະເໜີຊື່ເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານາທິບໍດີໃນປີ 2024 ຂອງພັກຣີພັບລິກັນ ໂດຍການສຳຫຼວດຄວາ ມຄິດເຫັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານມີຄະແນນດີພໍສົມຄວນໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນຂອງພັກຣີພັບລິກັນ ຢູ່ລັດນິວແຮມເຊີ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງສະຫະລັດ ໃນວັນອັງຄານມື້ອື່ນນີ້ ທ່ານ ທ ຣຳ ຍັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນເພີ່ມຂຶ້ນ ທັງຢູ່ໃນລັດນິວແຮມເຊີ ແລະ ໃນການແຂ່ງຂັນໂດຍລວມ ດ້ວຍການປະກາດໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ຜູ້ປົກຄອງລັດຟລໍຣິດາ ທ່ານ ຣອນ ດີແຊນຕິສ ກຳລັງສິ້ນສຸດການໂຄ ສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ທ່ານ ດີແຊນຕິສ ບໍ່ປະສົບກັບຄວາມຄາດຫວັງທີ່ທ່ານຈະອອກມາເປັນຜູ້ທ້າທາຍຄົນສຳຄັນຕໍ່ຕ້ານ ຕໍ່ທ່ານ ທຣຳ ແລະ ການຖອນຕົວ ຂ ອອກຈາກການແຂ່ງຂັນຂອງທ່ານນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ ານ ທຣຳ ແລະ ອະດີດຜູ້ປົກຄອງລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ທ່ານນາງ ນິກກີ ເຮລີ ເປັນພຽງຜູ້ສະໝັກທີ່ສຳຄັນເທົ່ານັ້ນ ສອງຜູ້ສະໝັກທີ່ສຳຄັນເທົ່ານັ້ນ ໃນສະມາຊິກພັກຣີພັບລິກັນທີ່ຍັງຄົງເຫຼືອຢູ່ ການສຳຫຼວດຄວາມຄິດ ເຫັນໃໝ່ຂອງອົງການຂ່າວ ຊີເອັນເອັນ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ມີໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ 50 ເປີເຊັນຂອງການລົງຄະແນນສຽງໃນລັດນິວແຮມເຊີ ອານາສັກ
ຜູ້ແຂ່ງຂັນຊິງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ ຣອນ ດີແຊນຕິສ ເຊິ່ງຄັ້ງໜຶ່ງເຄີຍຖືກເບິ່ງວ່າ ເປັນໂອກາດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງພັກຣີພັບລິກັນ ໃນການແຊງໜ້າທ່ານ ໂດນັລ ທຣຳ ໄດ້ຖອນໂຕອອກຈາກການແຂ່ງຂັນຂັ້ນຕົ້ນ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເຊິ່ງເປັນການອອກຈາກການແຂ່ງຂັນທີ່ຂ້ອນຂ້າງໄວ ທີ່ໄດ້ຕອກຢ້ຳເຖິງອຳນາດທີ່ແຂງແກ່ນທີ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີຍັງຄົງມີຢູ່ໃນພັກ ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ ທ່ານ ດີແຊນຕິສ ຜູ້ທີ່ ມີອາຍຸ 45 ປີ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນທ່ານ ທຣຳ ຢູ່ໃນວິດີໂອທີ່ເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງສື່ສັງຄົມ X ເຊິ່ງໃນເມື່ອກ່ອນເອີ້ນວ່າ ທວິດເຕີ ທ່ານ ດີແຊນຕິສ ໄດ້ຖືກເຫັນຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ເປັນຜູ້ແຂ່ງຂັນລຳດັບຕົ້ນໆ ສຳ ລັບການສະເໜີຊື່ຊິງຕຳແໜ່ງຂອງພັກຣີພັບລິກັນ ໃນປີ 2024 ແລະ ເປັນຜູ້ສືບທອດໂດຍປົກ ຕິຂອງທ່ານ ທຣຳ ເນື່ອງຈາກຮູບແບບການຕໍ່ສູ້ຂອງທ່ານ ແລະ ທັດສະນະອະນຸລັກທີ່ເລິກເຊິ່ງ ໃນຊ່ວງຕົ້ນປີ 2023 ທ່ານໄດ້ເປັນ ຜູ້ມີຄະແນນນຳໃນການລົງຄະແນນສຽງແບບໂຕຕໍ່ໂຕກັບທ່ານ ທຣຳ ຫຼາຍຄັ້ງ ແຕ່ການສະໜັບສະໜູນຂອງຜູ້ປົກຄອງລັດຟລໍຣິດາໄດ້ຫຼຸດລົງເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນແລ້ວ ຍ້ອນຍຸດທະສາດການໂຄສະນາຫາສຽ ງທີ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງ ໂດຍເບິ່ງຄືວ່າທ່ານຈະຂາດຄວາມເປັນກັນເອງ ກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໃນການໂຄສະນາຫາສຽງ ແລະ ຈົນເຖິງເວລານີ້ ທ່ານ ທຣຳ ຍັງຄົງຍຶດຖານສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພັກໄວ້ໄດ້ຢ່າງບໍ່ສັ່ນຄອນ ທິບ ສຸດາ
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ມີກຳນົດພົບປະກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຄບເວີດ ທ່ານ ອູລິຊິສ ໂຄເຮ ອີ ຊິວວາ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໃນລະຫວ່າງນັກການທູດຂັ້ນສູງຂອງສະຫະລັດເ ລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ 4 ປະເທດໃນອາຟຣິກາ ການເດີນທາງຂອງທ່ານ ບລິງເກັນ ຍັງລວມມີການຢ້ຽມຢາມ ໂປ Porto da Praia ເຊິ່ງໄດ້ຮັບທຶນເພື່ອພະຍາຍາມປັບປຸງຄວາມທັນສະໄໝຈາກບໍລິສັດ Millennium Challenge ຂອງລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມຊົມການແຂ່ງຂັນເຕະບານຊີງຂັນລາງວັນຂອງບັນດາປະເທດໃນອາຟຣິກາ ລະຫວ່າງທີມ Ivory Coast ແລະ ທີມ Equatorial Guinea ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Matthew Miller ກ່າວກ່ອນການເດີນ ທາງວ່າ ທ່ານ ບລິງເກັນ ຈະເນັ້ນໜັກເຖິງການລົງທຶນດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງສະຫະລັດໃນອາຟຣິກາ ເພື່ອເປັນວິທີທາງໃນການຊຸກຍູ້ ການຄ້າສອງດ້ານ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳພາຍໃນປະເທດ ແ ລະ ພາຍໃນທະວີບ ອານາສັກ
ຫຼາຍ ຫຼາຍສິບພັນຄົນໄດ້ໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ທົ່ວເຢຍລະມັນອີກຄັ້ງໜຶ່ງໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເພື່ອປະທ້ວງພັກຝ່າຍຂວາຈັດ ຫຼື AFD ຫຼັງຈາກທີ່ພັກນີ້ໄດ້ມີເລື່ອງທີ່ປາກົດອອກມາວ່າ ສະມາຊິກຂອງພັກຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ ສົນທະນາແຜນການເພື່ອເນລະເທດຂະໜາດໃຫຍ່ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດ ອີງຕາມອົງການຂ່າວ AFP ການຫຼັ່ງໄຫຼອອກມາຂອງພວກເດີນຂະບວນ ແມ່ນມີຂະໜາດໃຫຍ່ໂພດ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ຢູ່ໃນ ນະຄອນຫຼວງມິວນິກ ທີ່ພວກຈັດການປະທ້ວງໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຍົກເລີກແຜນການປະທ້ວງ ແລະ ໄດ້ຂໍໃຫ້ພວກຄົນທັງຫຼາຍສະຫຼາຍຕົວຍ້ອນເຫດຜົນທາງດ້ານຄວາມປອດໄພ ພວກຜູ້ຈັດການປະທ້ວງໄດ້ກ່າວວ່ າ ມີປະຊາຊົນຈຳນວນປະມານ 50,000 ຄົນ ໄດ້ພາກັນອອກມາເພື່ອເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ເຊິ່ງມີຫຼາຍກວ່າສອງເທົ່າທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນສຳລັບການປະທ້ວງດັ່ງກ່າວ ການກະປະມານຂອງຝູງຄົນກ່ອນໜ້າຂອງການປ ະກາດ ແມ່ນມີຢູ່ປະມານ 200,000 ຄົນ ອີງຕາມນັກຂ່າວຂອງອົງການຂ່າວ AFP ທິບສຸດາ
ເກົາຫຼີເໜືອກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ແລະ ຍຸດທະວິທີເພີ່ມຂຶ້ນກັບຣັດເຊຍ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງລະບຽບການໃໝ່ລະຫວ່າງປະເທດທີ່ມີຫຼາຍຂົ້ວ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດທັງສອງ ພວມເຮັດວຽກເພື່ອສ້າງແນວໂຮມຮ່ວມໃນການປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງແບບແຍກກັນ ແລະ ຂຸ້ນຂ້ຽວກັບສະຫະລັດ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ຍັງກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນເຖິງຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມພຽງຢາງ ໃນລະຫວ່າງການພົບປະຢູ່ນະຄອນຫຼວງມົສກູໃ ນອາທິດແລ້ວນີ້ ກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ ໂຈ ຊັນຮຸຍ ເກົາຫຼີເໜືອພວມດຳເນີນການຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວໃນການເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນກັບປະເທດຣັດເຊຍ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ນຳຂອງປະເ ທດ ທ່ານ ກິມ ຈົງອຶນ ພະຍາຍາມທີ່ຈະທັບມ້າງການໂດດດ່ຽວທາງການທູດ ແລະ ເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຕຳແໜ່ງຈຸດຢືນຂອງທ່ານ ນັ້ນແມ່ນຂ່າວຮອບໂລກພາກທີ 1 ກະລຸນາຕິດຕາມຂ່າວພາກທີ 2 ໄດ້ໃນຕ ອນທ້າຍຂອງລາຍການ ຂະນະນີ້ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງອອສເຕຣເລຍ ທ່ານນາງ ເພັນນີ ວອງ ໃນວັນສຸກຜ່ານມານີ້ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ຈີນໃຫ້ປ່ອຍໂຕນັກຂຽນຊາວອອສເຕຣເລຍ ທ່ານ ຢາງ ຮັງຈຸນ ທີ່ໄດ້ຖືກຄຸມຂັງ ວັນດັ່ງກ່າວເປັນຂີດໝາຍຄົບຮອບ 5 ປີ ໃນການຖືກຄຸມຂັງຂອງນັກຂຽນ ແລະ ເປັນນັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຢູ່ໃນປັກກິ່ງ ໃນການຖືກສົງໄສວ່າສອດແນມ ທ່ານ ຢາງ ໄດ້ຖືກຂັງຄຸກໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງຢ້ຽມຢາມຈີນ ແລະ ໄດ້ຖືກຕັ້ງຂໍ້ຫາການຈາລະກຳ ແລະ ທະນາ ຍຄວາມຂອງທ່ານໄດ້ຖືກຄຸມຕົວໃນເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2021 ຟິລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຊິດນີ ເຊິ່ງ ໄຊຈະເລີນສຸກ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານນາງ ເພັນນີ ວອງ ແລະ ເປັນລັດ ຖະມົນຕີຮັບຜິດຊອບການຕ່າງປະເທດຂອງອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການເມື່ອວັນສຸກວ່າ ລັດຖະບານຂອງອອສເຕຣເລຍຍັງຄົງມີຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ໂດຍການລ່າຊ້າທີ່ມີຢູ່ຕໍ່ເນື່ອງ ໃນຄະດີຂອງທ່ານ ຢາງ ຮັງຈຸນ ທ່ານນາງ ວອງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ຈີນໃຫ້ຍຶດຖືຕໍ່ມາດຕະຖານຂັ້ນພື້ນຖານຂອງຍຸຕິທຳ ແລະ ຂັ້ນຕອນຂອງຄວາມເປັນທຳ ທ່ານນາງ ວອງ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວ ສຳລັບຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານ ຢາງ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນລະດັບທີ່ສູງທີ່ສຸດ ທ່ານ ຢາງ ໄດ້ຖືກຈັບກຸມໃນແຂວງກວາງຊູ ໃນປີ 2019 ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຄວາມສຳພັນດ້ານການທູດລະຫວ່າງອອສເຕຣເລຍ ແລະ ຈີ ນ ໄດ້ຊຸດໂຊມລົງຢ່າງວ່ອງໄວ ຍັງຕິດຕາມມາດ້ວຍການບໍ່ລົງລອຍກັນ ແລະ ການຂາດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ຍ້ອນບັນຫາຕ່າງໆທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ພູມສາດດ້ານການເມືອງ ລວມທັງເລື່ອງທະເລຈີນໃຕ້ ສະຖາ ນະໃນອະນາຄົດຂອງໄຕ້ຫວັນ ແລະ ຕົ້ນກຳເນີດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ບັນດານັກວິເຄາະເຊື່ອວ່າ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານັ້ນປາກົດວ່າຜ່ອນຄາຍລົງ ແຕ່ຫຼັງຈາກ 5 ປີຜ່ານໄປ ທ່ານ ຢາງ ກໍຍັງຖືກຄຸມຂັງຢູ່ ໃນປັກກິ່ງຢູ່ ພົນລະເມືອງອອສເຕຣເລຍທີ່ເກີດຢູ່ໃນຈີນທ່ານນີ້ ໄດ້ຖືກດຳເນີນຄະດີໃນຂໍ້ກ່າວຫາສອດແນມ ໃນເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2021 ແຕ່ການຕັດສິນຄະດີແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກນຳອອກມາເປີດເຜີຍເທື່ອ ທ່ານ ຝັງ ຈົງຢີ່ ອາຈານດ້ານການສຶກສາກ່ຽວກັບຈີນ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລເທັກໂນໂລຈີ ທີ່ນະຄອນຊິດນີ ແລະ ເປັນເພື່ອນຂອງທ່ານ ຢາງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບໍລິສັດກະຈາຍສຽງຂອງອອສເຕຣເລຍ ໃນວັນສຸກຜ່ານມານີ້ວ່າ ທ່ ານ ຢາງ ແມ່ນຖືກປະຕິບັດຕໍ່ຢ່າງບໍ່ເປັນທຳໂດຍຈີນ This is a outrageous, fabricated case.
ທ່ານ ຝັງ ເວົ້າວ່າ ມັນເປັນຄະດີສ້າງເລື່ອງທີ່ບໍ່ມີຄວາມຈິງຕໍ່ທ່ານ ຢາງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ອາລົມເສຍແທ້ໆເລີຍ ມັນເປັນການປະຫັດປະຫານທາງດ້ານການເມືອງ ເຮັດໃຫ້ໃຈຮ້າຍແທ້ໆເລີຍ ທ່ານບໍ່ໄດ້ກະທຳອາຊະ ຍາກຳໃດໆ ອີງຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ໃນແງ່ຂອງກົດໝາຍ ໃນເດືອນຕຸລາ ຈີນໄດ້ປ່ອຍຕົວນັກຂ່າວຊາວອອສເຕຣເລຍ ທ່ານນາງ ເຊິງ ເລ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກຄຸມຂັງເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 3 ປີ ທ່ານນາງໄດ້ຖືກ ກ່າວຫາວ່າ ສະໜອງຄວາມລັບຂອງປະເທດໄປໃຫ້ຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງເປັນການກ່າວຫາທີ່ທ່ານນາງໄດ້ປະຕິເສດ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອອສເຕຣເລຍກ່າວວ່າ ທ່ານນາງໄດ້ຖືກປ່ອຍເປັນອິດສະຫຼະ ຫຼັງຈາກ ຂັ້ນຕອນທາງດ້ານກົດໝາຍຕໍ່ທ່ານນາງໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ບັນດານັກການທູດຂອງອອສເຕຣເລຍ ຖືກບອກໂດຍບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຈີນວ່າ ຄະດີຂອງທ່ານນາງ ເຊິງ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ ໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽ ດໃດໆອື່ນອີກ ລັດຖະບານທີ່ອຽງຊ້າຍຂອງອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ເຂົ້າມາກຳອຳນາດໃນເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2022 ແລະ ໄດ້ຫາທາງເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມສຳພັນກັບຈີນມີສະຖຽນລະພາບ ໃນຂະນະດຽວກັນ ເນັ້ນຢ້ຳວ່ າ ກໍຈະມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງຂອງຄວາມບໍ່ລົງຮອຍກັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແອນໂທນີ ອາລບານິສ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມປັກກິ່ງຢ່າງເປັນທາງການໃນເດືອນພະຈິກ ໂດຍບອກບັນດານັກຂ່າວທີ່ເດີນທາງໄ ປນຳວ່າ ທ່ານໄດ້ຍົກເອົາຄະດີຂອງທ່ານ ຢາງ ຂຶ້ນມາ ຈີນເມື່ອສະເລ່ຍແລ້ວ ຄິດເປັນຄູ່ການຄ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງອອສເຕຣເລຍ ໄຊຈະເລີນສຸກ VOA
ນັກວິຊາການໄທເຊື່ອວ່າ ລັດຖະບານລາວຈະໃຊ້ໂອກາດຂອງການເປັນປະທານອາຊຽນ ເພື່ອດຶງເອົາຈີນເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການຮ່ວມມືເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ່ງທາງການເມືອງ ແລະ ໃນເຂດລັດ ສານຂອງມຽນມາ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ ດຣ ດຸນລະຍະພາບ ປີຊາຣັດ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນເອເຊຍຕາເວັນອອກສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລທຳມະສາດ ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ການທີ່ ລັດຖະບານລາວໄດ້ເປັນປະທານອາຊຽນ ໃນປີ 2024 ນີ້ ຍ່ອມຖືເປັນໂອກາດສຳຄັນທີ່ລັດຖະບານລາວຈະໄດ້ສະແດງບົດບາດການນຳໃນການເສີມຂະຫຍາຍການພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມື ທັງໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພາະຈະຕ້ອງເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດຜູ້ນຳອາຊຽນ ແລະ ປະເທດຄູ່ເຈລະຈາຂອງອາຊຽນເຖິງສອງຄັ້ງຢູ່ໃນລາວ ແຕ່ວ່າໃນຂະນະດຽວກັນ ລັດຖະບານລາວຈະຖືກຈັບຕາ ແລະ ຖືກກົດດັນຈາກນານາຊາດເພີ່ມຂຶ້ນ ຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ບັນຫາຂັດແຍ່ງທາງການເມືອງໃນພະມ້ານັ້ນ ຈະມີການສະເໜີແນວທາງໃດ ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີໝາກຜົນທີ່ສາມາດຈັ ດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ເພາະຖ້າຫາກວ່າຍັງຈະດຳເນີນການຄືກັບປະທານອາຊຽນໃນຊ່ວງກ່ອນໜ້ານີ້ ທີ່ກຳນົດເງື່ອນໄຂຫ້າຂໍ້ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນພະມ້າ ຊຶ່ງຍັງບໍ່ສາມາດປະ ຕິບັດໄດ້ເລີຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນເມສາປີ 2021 ເປັນຕົ້ນມານັ້ນ ຍ່ອມຈະບໍ່ເກີດປະໂຫຍດໃດເລີຍ ແຕ່ວ່າດ້ວຍການພົວພັນໃນຖານະຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຊະຕາກຳຮອບດ້ານລະຫວ່າງລ າວກັບຈີນ ແລະ ລັດຖະບານຈີນຍັງມີອິດທິພົນຕໍ່ລັດຖະບານທະຫານພະມ້າໃນທຸກດ້ານດ້ວຍນັ້ນ ຈຶ່ງເຊື່ອວ່າລັດຖະບານລາວຈະດຶງເອົາລັດຖະບານຈີນເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ່ງ ໃນ ພະມ້າຢ່າງແນ່ນອນ ຊຶ່ງລວມເຖິງການເຈລະຈາກັນໃນບັນຫາອື່ນໆ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງຈີນ ລາວ ພະມ້າ ແລະ ໄທດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ ດຣ ດຸນລະຍະພາບ ໄດ້ໃຫ້ການອະທິບາຍວ່າ ສປປລາວທີ່ ຜ່ານມານະຄັບ ເຂົາຍຶດຫຼັກການໄມ່ວິພາກວິຈານລັດຖະບານ ສປປລາວທີ່ຜ່ານມາຫັ້ນເນາະ ເຂົາຍຶດຖືຫຼັກການບໍ່ວິພາກວິຈານລັດຖະບານທະຫານມຽນມາ ຄື ສປປລາວກໍເປັນຜະເດັດການຄືກັນແມ່ນບໍ່ ແຕ່ເ ຂົາເປັນຜະເດັດການໂດຍພັກຄອມມູນິດ ມຽນມານີ້ເປັນຜະເດັດການໂດຍກອງທັບ ແລ້ວ ສປປລາວກໍໜ້າຈະຄຽງຄູ່ກັບຈີນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງເນາະ ເພາະວ່າຈີນແຜ່ອິດທິພົນລົງມາສູ່ລັດຊານ ຂະນະດຽວກັນ ຈີນ ກໍແຜ່ລົງມາສູ່ ສປປລາວນຳ ດັ່ງນັ້ນ ເວລາລົມກັນເລື່ອງວິກິດການໃນມຽນມາ ອາດຈະມີເລື່ອງສະຖານະການໃນລັດຊານ ເລື່ອງຂອງຢາເສບຕິດ ເລື່ອງຂອງກາຊິໂນ ແລ້ວກໍມີເລື່ອງປະຕິສຳພັນລະຫວ່າງຈີ ນ ມຽນມາ ໄທ ແລະກໍລາວ ທັງນີ້ໂດຍເງື່ອນໄຂຫ້າຂໍ້ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ່ງໃນພະມ້າ ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດໃນກອງປະຊຸມຜູ້ນຳອາຊຽນໃນວາລະພິເສດທີ່ກຸງຈາກາຕາ ອິນໂດເນເຊຍ ເມື່ອວັນທີ 24 ເມສາ 2021 ທີ່ມີພົນເອກອາວຸໂສ ມິນອອງລາຍ ຜູ້ບັນຊາການທະຫານສູງສຸດກອງທັບພະມ້າເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍນັ້ນ ປະກອບດ້ວຍການຢຸດຢັ້ງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນທັນທີ ການຈັດໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຈລະຈາກັ ນຢ່າງສັນຕິ ການໃຫ້ຜູ້ແທນພິເສດຂອງອາຊຽນເປັນຜູ້ປະສານງານການເຈລະຈາ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳໃນພະມ້າ ຜ່ານສູນປະສານງານກ່ຽວກັບການຈັດການໄພພິບັດຂອງອາຊຽນ ແລະ ການ ອະນຸຍາດໃຫ້ຄະນະຜູ້ແທນພິເສດອາຊຽນສາມາດພົບປະກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນພະມ້າໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະ ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເລີຍຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ສ່ວນທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ຮອງນາ ຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຖະແຫຼງວ່າ ລັດຖະບານລາວຈະນຳໃຊ້ໂອກາດທີ່ເປັນປະທານອາຊຽນໃນປີ 2024 ໃຫ້ເກີດໝາກຜົນຂອງການພົວພັນຮ່ວມມືໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທ ຳ ເພາະ ການເປັນປະທານອາຊຽນຄືໂອກາດທີ່ລາວຈະໄດ້ເສີມສ້າງບົດບາດໃນລະດັບສາກົນຫຼາຍຂຶ້ນ ອັນລວມເຖິງການໂຄສະນາແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ການພັດທະນາລາວໄປສູ່ການຮັບຮູ້ຂອງສາ ກົນດ້ວຍນັ້ນ ຫຼ້າສຸດລັດຖະບານລາວໃນຖານະປະທານອາຊຽນກໍໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ທ່ານ ອາລຸນແກ້ວ ກິດຕິຄຸນ ເປັນທູດພິເສດຂອງປະທານອາຊຽນເພື່ອຮັບຜິດຊອບ ການປະສານງານໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂັດ ແຍ່ງໃນພະມ້າ ຊຶ່ງໃນຊ່ວງວັນທີ 10 ຫາ 12 ມັງກອນ 2024 ທ່ານ ອາລຸນແກ້ວ ກໍໄດ້ເດີນທາງໄປກຸງເນປີດໍເປັນເທື່ອທຳອິດ ໂດຍມີໂອກາດໄດ້ເຂົ້າພົບປະກັບທ່ານນາຍພົນອາວຸໂສ ມິນ ອອງ ລາຍ ດ້ວຍນັ້ນ

This news word is about the palm oil industry. The oil is used in many food and beauty products.
Burgeoning
The need for palm oil has led to the creation of large plantations especially in southeast asia the group amnesty international says the burgeoning demand is causing labor rights abuses on many plantations burgeoning means growing or developing quickly many workers are needed to supply more palm oil for the growing demand because of that burgeoning need labor rights are being ignored.
ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບຄຳສັບທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນຢູ່ໃນຂ່າວ
This news word is about the palm oil industry.
ຄຳສັບໃນຂ່າວນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກຳນ້ຳມັນປາມ The oil is used in many food and beauty products.

ສຳລັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ຂະຫຍາຍໂຕຂຶ້ນ Because of that burgeoning need, labor rights are being ignored.
ຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການທີ່ຂະຫຍາຍໂຕນັ້ນ ສິດທິດ້ານແຮງງານແມ່ນຖືກປະຖິ້ມແບບບໍ່ຫົວຊາ ທ່ານຜູ້ຟັງ ສຳລັບລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນມື້ອື່ນນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບການຢືນຢັນຈາກນ າຍຕຳຫຼວດໄທທີ່ວ່າ ສປປ ລາວ ກາຍເປັນບ່ອນລີ້ຊ່ອນຂອງບັນດານັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ຢູ່ໃນເອເຊຍ ກະລຸນາຕິດຕາມຮັບຟັງ ແລະ ກ່ອນຈາກກັນໄປໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຮອບລ່າສຸດ
ອົງການຄຸ້ມຄອງການບິນຂອງຣັດເຊຍ ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ມີສີ່ຄົນລອດຊີວິດມາໄດ້ ຈາກອຸບັດຕິເຫດເຮືອບິນຮັບເໝົາຕົກ ທີ່ພວມມຸ່ງໜ້າໄປຣັດເຊຍ ຈາກພາກເໜືອຂອງອັຟການິສຖານ ທີ່ອ້າງແຫຼ່ງຂ່ າວຈາກສະຖານທູດຣັດເຊຍໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ ແລະ ເວົ້າວ່າ ອາການຂອງຜູ້ໂດຍສານສອງຄົນທີ່ເດີນທາງໄປນຳເຮືອບິນ ແມ່ນຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ ເຈົ້າໜ້ າທີ່ລະບຸ ຂໍອະໄພ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບແຂວງຂອງຕາລີບານສອງຄົນກ່າວວ່າ ຜູ້ລອດຊີວິດມາໄດ້ສອງຄົນ ເວລານີ້ແມ່ນຢູ່ກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານອັຟການິສຖານ ທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງບ່ອນທີ່ເຮືອບິນຕົກ ເຊິ່ງເປັນເຂດພູຜາທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຈາກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ຜູ້ໂດຍສານສອງຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ ຫົວໜ້າໂຄສົກຂອງລັດຖະບານຕາລີບານ ຊາບີອຸລລາ ມູຈາຮິດ ກ່າວວ່າ ນັກບິນຜູ້ທີ່ຂັບເຮືອບິນ ແມ່ນລວມ ຢູ່ໃນສີ່ຄົນທີ່ລອດຊີວິດມາໄດ້ ການສືບສວນຂອງລັດຖະບານເອມີເຣດອິດສະລາມ ຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມໃນການຊອກຄົ້ນຫາ ແລະ ສະໜອງຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ສຳລັບສ່ວນບຸກຄົນທີ່ລອດຊີວິດມາໄ ດ້ ທ່ານກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ ທິບສຸດາ
ເກີດເຫດດິນເຈື່ອນໃນບໍລິເວນພູຜາທີ່ແຂວງຢູນນານ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງຈີນ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 47 ຄົນ ແລະ ກົດດັນໃຫ້ອີກ 200 ຄົນ ຕ້ອງຍົກຍ້າຍອອກຈາກພື້ນທີ່ ອີງຕາມລາຍງານຂອງ ອົງການຂ່າວ AP ໄພທຳມະຊາດດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນໃນຕອນ 6 ໂມງເຊົ້າຂອງວັນຈັນມື້ນີ້ ຢູ່ໃນຄຸ້ມບ້ານລຽງສຸຍ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງແຂວງຢູນນານ ກຸ່ມປະຊາສຳພັນຂອງເທດສະບານເຈິງຊູງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການກູ້ໄພໄດ້ດຳເນີນໄປ ເພື່ອຊອກຫາຜູ້ເຄາະຮ້າຍທີ່ໄດ້ຖືກຖົມຢູ່ໃນເຮືອນ 18 ຫຼັງ ສາເຫດຂອງດິນເຈື່ອນ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຈັກໃນທັນທີເທື່ອ ພາບຖ່າຍທັງຫຼາຍຈາກຈຸດເກີດ ເຫດ ປາກົດວ່າສະແດງໃຫ້ເຫັນຫິມະຕົກຢູ່ເທິງພື້ນທີ່ ເຫດດິນເຈື່ອນເກີດຂຶ້ນພຽງໜຶ່ງເດືອນ ຫຼັງຈາກທີ່ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຂະໜາດແຮງສຸດໃນຮອບຫຼາຍປີຂອງຈີນ ຈົບຂ່າວ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າ ທິບສຸດາ ພ້ອ ມດ້ວຍ ໄຊຈະເລີນສຸກ ຜູ້ກຳກັບການອອກອາກາດ ແລະ ທີມງານວີໂອເອພາກພາສາລາວ ຂໍອຳລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ແລະ ພວກເຮົາຈະກັບມາພົບກັບທ່ານອີກໃນແລງມື້ອື່ນ ເວລາ 7 ໂມງ 30 8 ໂມງ ແລງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຄວາມຖີ່ 1575 ກິໂລເຮີດ ແລະ ທ່ານຍັງສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທີ່ lao.voanews.com ພົບກັນໃໝ່ໃນແລງມື້ອື່ນ ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທຸກໆທ່ານ ຈົ່ງພົບກັບຄວາມສຸກຄວາມສົມຫວັງ ລາຕີສະຫວັດ